خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى يېرىم ھەربىي يېرىم ئىشلەپچىقىرىش تەشكىلاتى بولغان شىنجاڭ ئىشلەپچىقىرىش قۇرۇلۇشى بىڭتۈەنىنىڭ سابىق مۇئاۋىن قوماندانى ياڭ فۇلىن ئون سەككىزىنچى ئاپرېل خىتاينىڭ شەندۇڭ ئۆلكىسىدىكى بىر سوت مەھكىمىسىدە سوتلىنىپ ئون ئۈچ يىللىق كېسىلگەن خىتاي ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەرلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە ياڭ فۇلىن پارا ئېلىش جىنايىتى بىلەن ئەيىبلەنگەن شۇنداقلا ئۇنىڭغا ئۈچ مىليون يۈەن جەرىمانە قويۇلغان ياڭ فۇلىن يېقىنقى بىر قانچە ھەپتە ئىچىدە ئۇيغۇر رايونىدا پارىخورلۇق بىلەن ئەيىبلىنىپ تەكشۈرۈلگەن تۇتقۇن قىلىنغان ياكى رەسمىي قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان يۇقىرى دەرىجىلىك خىتاي ئەمەلدارلىرىدىن ئىككىنچى كىشى مۇشۇ ئاينىڭ باشلىرىدا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمەت پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ باش كاتىپى ئۈرۈمچى شەھىرىنىڭ سابىق شەھەر باشلىقى ياسىن سىدىق ئىنتىزام تەكشۈرۈش ۋە رېۋىزىيە تارماقلىرى تەرىپىدىن تۇتۇپ تۇرۇلۇپ تەكشۈرۈلۈشكە باشلىغانىدى خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە خىتاي ئىنتىزام تەكشۈرۈش ۋە رېۋىزىيە تارماقلىرى ياسىن سىدىقنىڭ خاتالىقىنى تونۇپ تەشەببۇسكارلىق بىلەن دېلو مەلۇم قىلىشىدىن كېيىن تەكشۈرۈشنى باشلىغان لېكىن خەۋەرلەردە ئۇنىڭ چىرىكلىككە ئائىت قانداق خاتالىقلارنى سادىر قىلغانلىقى تىلغا ئېلىنمىغان ئىدى ياڭ فۇلىن ئۇيغۇر رايونىدا ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى خىتاينىڭ چوڭ تۇتقۇنى باشلىنىپ مىليونلىغان ئۇيغۇر قازاق ۋە باشقا يەرلىك مۇسۇلمان مىللەتلەر تۈرمە لاگېرلارغا قامالغان بىر ۋاقىتتا

يەر شارى ۋاقتى گېزىتىنىڭ ئېيتىشىچە ياڭ فۇلىننىڭ پارا يېگەن پۇللىرى كۆپ بولسىمۇ لېكىن ئۇ سوتتا جىنايىتىنى ئىقرار قىلغانلىقى ۋە پارا ئالغان پۇللىرىنى قايتۇرۇشتا دائىرىلەرگە ھەمكارلاشقانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭغا يېنىكلىتىپ جازا بېرىلگەن سانائەتلەشكەن يەتتە دۆلەت گۇرۇھى تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىرىنىڭ ياپونىيەدە ئۆتكۈزۈلگەن يىغىنى ئون سەككىزىنچى ئاپرېل كۈنى قوشما ئاخبارات ئېلان قىلىپ ئۇيغۇر ئېلىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىدىن داۋاملىق ئەندىشە قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن بۇ دۇنيادىكى ئەڭ تەرەققىي تاپقان يەتتە دېموكراتىك دۆلەت رەھبەرلىرىنىڭ ئۆتكەن يىلى ئۆتكۈزۈلگەن باشلىقلار يىغىنىدىن بېرى بۇ گۇرۇھنىڭ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى يەنە بىر قېتىم قايتا تىلغا ئېلىشىدۇر. سانائەتلەشكەن يەتتە دۆلەت باشلىقلىرىنىڭ ئۆتكەن يىلى ئالتىنچى ئايدىكى يىغىندا ئېلان قىلغان ئورتاق ئاخباراتىدا شىنجاڭدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىسى بىزنىڭ چوڭ ئەندىشىمىزدۇر دېيىلگەنىدى. يەتتە دۆلەت تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىرىنىڭ ياپونىيەدىكى ئۈچ كۈنلۈك يىغىنى ئون سەككىزىنچى ئاپرېل كۈنى ئاخىرلاشقان. يىغىننىڭ قوشما ئاخباراتىدا ئۇكرائىنا ئۇرۇشى، ھىندى تىنچ ئوكيان رايونىنىڭ خەۋپسىزلىكى، خىتاي مەسىلىسى، شىمالىي كورېيە، ئافغانىستان، ئىران، ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى ۋە ئىقتىسادىي بىخەتەرلىكىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان يىگىرمە تۆت نۇقتىلىق مەسىلە تىلغا ئېلىنغان. قوشما ئاخباراتتا مۇنداق دېيىلگەن، بىز خىتاي ھۆكۈمىتىگە شىنجاڭ ۋە تىبەتنى ئۆز ئىچىگە ئالغان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى ۋە خورلاش قىلمىشلىرىغا دائىر دوكلاتلاردىن داۋاملىق ئەندىشە قىلىۋاتقانلىقىمىزنى بىلدۈرىمىز. بىز جۇڭگونىڭ ئاپتونومىيە ھوقۇقى ۋە ئەركىنلىكىنىڭ داۋاملىق بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىشىغا بولغان ئەندىشىمىزنى يەنە بىر قېتىم تەكىتلەيمىز، شۇنداقلا خىتاينى خىتاي-ئەنگلىيە قوشما ئاخباراتى، ۋە جۇڭگونىڭ يەرلىك قانۇنىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان خەلقئارالىق ۋەدە ھەم قانۇنىي مەجبۇرىيەتلىرى بويىچە ھەرىكەت قىلىشقا چاقىرىمىز. قوشما ئاخباراتتا يەنە خىتاينى BDT نىزامنامىسىنىڭ مەقسىتى ۋە پرىنسىپىغا ئەمەل قىلىپ، تەھدىت، زورلاش، قورقۇتۇش ياكى قورال ئىشلىتىشتىن يىراق تۇرۇشقا ئۈندەيدىغانلىقى، شەرقىي دېڭىز ۋە جەنۇبىي دېڭىزنىڭ ۋەزىيىتىدىن جىددىي ئەندىشە قىلىدىغانلىقى تەكىتلەنگەن. دوكلاتتا، بىز مەۋجۇت ھالەتنى قورال كۈچى ياكى زورلۇق بىلەن ئۆزگەرتىش يولىدىكى ھەر قانداق ئۇرۇنۇشقا قارشى تۇرىمىز. خىتاينىڭ جەنۇبىي دېڭىزدا ھەق تەلەپ قىلىشىنىڭ ھېچ قانداق قانۇنىي ئاساسى يوق. بىز خىتاينىڭ رايوندىكى ھەربىيلەشتۈرۈش ھەرىكەتلىرىگە قارشى تۇرىمىز، دېيىلگەن.
ئامېرىكا فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسى ئون يەتتىنچى ئاپرېل نيۇيورك شەھىرىدە خىتاينىڭ چەت ئەلدىكى ساقچى پونكىتىنى باشقۇرغان ئامېرىكا تەۋەلىكىدىكى ئىككى خىتاي پۇقراسىنى قولغا ئالغان مەلۇم بولۇشىچە ئامېرىكا تەپتىش ئەمەلدارلىرى بۇ ئىككى خىتاينى نيۇيوركنىڭ مانخاتتان رايونىدىكى خىتاي شەھەرچىسى رايونىدا مەخپىي ساقچى پونكىتى قۇرۇپ مەشغۇلات ئېلىپ بېرىش جىنايىتى بىلەن ئەيىبلىگەن ئامېرىكا قوغدىغۇچىلارنى مۇھاپىزەت قىلىش ناملىق كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتىنىڭ ئۆتكەن يىلى تەكشۈرۈش دوكلاتى ئېلان قىلىپ خىتاينىڭ چەت ئەلدىكى نۇرغۇن دۆلەتلەردە مەخپىي ساقچى پونكىتى قۇرۇپ شۇ ئەللەردە تۇرۇشلۇق خىتاي پۇقرالىرىنى ئۇيغۇر ۋە تىبەتلەرنى نازارەت قىلىدىغانلىقىنى ئاشكارىلىشىدىن كېيىن بۇ خىل ساقچى پونكىتلىرىغا قارىتا قانۇنىي تەدبىر قوللانغان تۇنجى دۆلەت بولدى خىتاي ھۆكۈمىتى ئىلگىرى چەت ئەل ساقچى پونكىتلىرىنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى رەت قىلىپ بۇ ئورۇنلارنىڭ خىتاي مۇھاجىرلىرىغا خىزمەت قىلىدىغان ساقچى مۇلازىمەت مەركەزلىرى ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن ئامېرىكا ئەدلىيە مىنىستىرلىقى ئون يەتتىنچى ئاپرېل ئېلان قىلغان ئۇقتۇرۇشىدا نيۇيوركنىڭ برونكس رايونىدا ئولتۇرۇشلۇق لۇ جيەنۋاڭ بىلەن مانخاتتان رايونىدا ئولتۇرۇشلۇق چېن جىنپىڭ ئىسىملىك ئىككى خىتاينىڭ بىرلىشىپ خىتاي جامائەت خەۋپسىزلىك مىنىستىرلىقىغا ۋاكالىتەن ئامېرىكىدا تۇنجى ساقچى پونكىتى قۇرغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئەدلىيە مىنىستىرلىقىنىڭ ئېيتىشىچە بۇ ئىككىيلەن فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسىنىڭ تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقىنى تۇيۇپ ئۆتكەن يىلى كۈزدە بۇ ساقچى پونكىتىنى تاقىۋەتكەن نيۇ يوركتىكى بروكلىن رايونىنىڭ باش تەپتىشى برېيون پىس بۇ ئەيىبلەش خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نيۇ يورك شەھەر مەركىزىدە ساقچى پونكىتى قۇرۇش ئارقىلىق دۆلىتىمىزنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىغا ئوچۇق ئاشكارا تاجاۋۇز قىلغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ دېگەن قوغدىغۇچىلارنى مۇھاپىزەت قىلىش تەشكىلاتىنىڭ پەرەز قىلىشىچە خىتاينىڭ چەت ئەللەردىكى بۇ خىل ساقچى پونكىتلىرىنىڭ سانى ئاز دېگەندە يۈزگە يېتىپ دۇنيادىكى ئەللىك ئۈچ دۆلەتكە تارقالغانىكەن ئىلگىرى خىتاينىڭ ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكىدىمۇ ساقچى پونكىتى قۇرۇپ ئۇيغۇرلارنى قامىغانلىقىغا دائىر خەۋەرلەر تارقالغانىدى گوللاندىيە باش ئىستىخبارات ۋە دۆلەت خەۋپسىزلىك ئىدارىسى ئون يەتتىنچى ئاپرېل ئېلان قىلغان يىللىق دوكلاتىدا خىتاينىڭ گوللاندىيە ئىقتىسادىي بىخەتەرلىكى ئۈچۈن ئەڭ چوڭ تەھدىت ئىكەنلىكىنى ئاگاھلاندۇرغان. بۇ ياۋروپا ئىتتىپاقى خىتايغا تايىنىشنى ئازايتىشقا تىرىشىۋاتقان بىر ۋاقىتتا، ئۇنىڭغا ئەزا مەزكۇر دۆلەت خەۋپسىزلىك تارماقلىرىنىڭ تۇنجى قېتىم خىتاينى ئوچۇق ئاشكارا ئەڭ چوڭ ئىقتىسادىي تەھدىت دەپ ئېلان قىلىشىدۇر. بىرلەشمە ئاگېنتلىقنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، گوللاندىيە ئىستىخبارات ۋە دۆلەت خەۋپسىزلىك ئىدارىسىنىڭ باش دىرېكتورى ئېرىك ئاككېربوم، خىتاينىڭ گوللاندىيەنى تېخنولوگىيە كەشپىياتى ۋە تەرەققىيات دۆلىتى سۈپىتىدە نىشانغا ئالغانلىقىنى ئېيتقان. ئېرىك ئاككېربومنىڭ بىرلەشمە ئاگېنتلىققا بىلدۈرۈشىچە، ئۇلار خىتاينىڭ ھەر كۈنى گوللاندىيەدىن تېخنىكا ئوغرىلاشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ تۇرماقتا ئىكەن. ئېرىك ئاككېربوم مۇنداق دېگەن، خىتاي تورنى قورال ئورنىدا ئىشلەتمەكتە. ئۇلار تورنى جاسۇسلۇق قىلىش ۋاسىتىسى سۈپىتىدە قوللىنىپلا قالماي، بەلكى بىزگە يەنە ئوقۇغۇچىلار، شۇنداقلا ھەممە مەكتەپلەردىكى ئىلمىي خادىملارنى تېخنىكا ئوغرىلاش ئۈچۈن ئاجىز نۇقتىلىرىمىزدىن پايدىلىنىشقا ئەۋەتمەكتە. گوللاندىيە بۇ يىلنىڭ باشلىرى ئىلغار تىپلىق ئۆزەك ئىشلەپچىقىرىش ماشىنىلىرىغا قارىتا ئېكسپورت چەكلىمىسىنى كۈچەيتىدىغان قوشۇمچە تەدبىرلەرنى يولغا قويغان. گوللاندىيە بۇ ئارقىلىق خىتاينىڭ بۇ خىل ئۆزەكلەرنى ئىشلەپچىقىرىش ماتېرىياللىرىغا ئېرىشىشىنى چەكلەشتە ئامېرىكا سېپىغا قوشۇلغان. غەرب بۇ خىل ئۆزەك تېخنىكىسىنى ئېكسپورت قىلىشنى چەكلەشتە، خىتاينىڭ بۇ تېخنىكىنى قورال- ياراغقا، كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قىلىشقا ياكى ھەربىي ئارقا سەپنى ياخشىلاشقا ئىشلىتىش ئەندىشىسى سەۋەب بولغان. گوللاندىيە ئىستىخبارات ۋە دۆلەت خەۋپسىزلىك ئىدارىسى دوكلاتىدا، ئۆتكەندە شىمالىي ئاتلانتىك ئەھدى تەشكىلاتىنىڭ ئەزالىرىدىن ئالبانىيەنىڭ كەڭ كۆلەملىك تور ھۇجۇمىغا ئۇچرىشى خىتاي، روسىيە، ئىرانغا ئوخشاش كەڭ كۆلەملىك تور ھۇجۇمى پروگراممىلىرىغا ئىگە دۆلەتلەردىن كېلىدىغان چوڭ تەھدىتنىڭ بىر مىسالى ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن. خىتاينىڭ چاقىلىق ناھىيەسىدىكى لوپنۇر كۆلى ئەتراپىغا دۆلەتنىڭ مەبلەغ سېلىشى بىلەن غايەت زور كۆلەمدىكى كالىي تۇزى زاۋۇتى قۇرۇۋاتقانلىقى مەلۇم بولدى. خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەرلىرىدە مەلۇم بولۇشىچە مەزكۇر قۇرۇلۇش چاقىلىق ناھىيىسىنىڭ ئۈچ يۈز نەچچە كىلومېتىر نېرىسىغا جايلاشقان لوپنۇر سانائەت باغچىسى ۋە يېڭى ماتېرىياللار ئىشلەپچىقىرىش باغچىسى رايونىغا ئورۇنلاشقانىكەن خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان رايون مىقياسىدىكى چوڭ تۇتقۇندا لاگېرلارغا قامىغان يۈز مىڭلارچە ئۇيغۇرنى كەسپىي ماھارەت ئۆگىنىش مەركەزلىرىنى پۈتتۈرگەن ئىشچىلار سۈپىتىدە بۇ خىل سانائەت باغچىلىرىدىكى زاۋۇتلاردا مەجبۇرىي ئەمگەككە سالغانىدى شىنجاڭ گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە دۆلەتنىڭ مەبلەغ سېلىشى بىلەن قۇرۇلۇۋاتقان مەزكۇر كالىي تۇزى زاۋۇتىنىڭ پىلاندىكى يىللىق لىتىي كاربونات ئىشلەپچىقىرىشى بەش مىڭ توننا ئىكەن نۆۋەتتە مەزكۇر كالىي تۇزى زاۋۇتى جايلاشقان لوپنۇر سانائەت باغچىسى بىلەن يېڭى ماتېرىياللارنى ئىشلەپچىقىرىش باغچىسى رايونى خىتاينىڭ رايونىدىكى كالىي سۇلفات لىتىي كاربونات پولىسىلىكون قاتارلىق قىممەتلىك ماتېرىياللارنى ئىشلەپچىقىرىدىغان مۇھىم بازىسىغا ئايلانغان ئۇنىڭدىن سىرت يىللىق ئىشلەپچىقىرىشى ئىككى يۈز مىڭ توننا بولغان ساپلىق دەرىجىسى يۇقىرى پولىسىلىكون قۇرۇلۇشى شۇنداقلا نانو مىكرو كرىستال مەھسۇلاتلىرى قۇرۇلۇشىمۇ مەزكۇر رايونغا جايلاشقانىكەن شىنجاڭ گېزىتىنىڭ ئېيتىشىچە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم سېكرېتارى ما شيىڭرۇي ئون ئالتە ۋە ئون يەتتىنچى ئاپرېل كۈنلىرى چاقىلىق ناھىيىسىگە بېرىپ لوپنۇر سانائەت باغچىسى ۋە يېڭى ماتېرىياللار ئىشلەپچىقىرىش بازىسىنى كۆزدىن كەچۈرگەن ئۇنىڭ غەرب دۆلەتلىرى سېرەك توپا سىلىكون قاتارلىق ئىستراتېگىيىلىك مەھسۇلاتلاردا خىتايغا تايىنىشنى ئازايتىش ئۈچۈن جىددىي چىقىش يولى ئىزدەۋاتقان بىر ۋاقىتتا بۇ ئورۇنلارنى كۆزدىن كەچۈرۈشى دىققەت قوزغىدى ۋول سترىت ژۇرنىلى گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە نۆۋەتتە سانائەتلەشكەن يەتتە دۆلەت خىتاي بىلەن بولغان سودا ۋە مەبلەغ ئېقىشىنى ساقلاپ قېلىش بىلەن بىر ۋاقىتتا بەزى ساھەلەردە خىتايغا تايىنىشنى

نۆۋەتتە دىققىتىڭلار بۈگۈنكى مەخسۇس سەھىپىلەر بويىچە بېرىلىدىغان ئاڭلىتىشىمىزنىڭ تەپسىلاتىدا بولسۇن. ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتى ئون سەككىزىنچى ئاپرېل كۈنى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنىڭ ئىجرا قىلىنىش ئەھۋالى ھەققىدە گۇۋاھلىق ئاڭلاش يىغىنى ئۆتكۈزدى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز نۇرىمان بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ. ئون سەككىزىنچى ئاپرېل كۈنى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنىڭ يولغا قويۇلۇشى ۋە ئۇنىڭ يەر شارى تەمىنلەش زەنجىرىگە كۆرسىتىدىغان تەسىرى دېگەن تېمىدا گۇۋاھلىق ئاڭلاش يىغىنى ئۆتكۈزدى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ رەئىسى كرىس سىمىس گۇۋاھلىق ئاڭلاش باشلىنىشتىن بۇرۇن سۆز قىلىپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر خەلقىگە قارشى جەڭ ئېلان قىلغانلىقى ئۇلارغا تېررورچى قالپىقىنى كىيدۈرۈپ مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىۋاتقانلىقى ئۇيغۇر ئاياللارنى تۇغماس قىلىۋاتقانلىقى شۇنداقلا مەجبۇرىي ئىچكى ئەزالىرىنى ئوغرىلاۋاتقانلىقىنى ئەسكەرتىپ ئۆتتى مەزكۇر گۇۋاھلىق ئاڭلاش يىغىنىدا ئادەم ئەتكەسچىلىكى قانۇن مەركىزىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ۋە سودا سىياسىتى دىرېكتورى ئاناسۇيا سيام ئاتلانتىك كېڭىشى گېئوتېخنىكا مەركىزىنىڭ خادىمى كىت كونكلىن ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسىنىڭ رەئىسى ئەلفىدار ئىلتەبىر قاتارلىقلار نەق مەيداندىن ئەنگلىيەدىكى شېففىلد خاللام ئۇنىۋېرسىتېتى ھېلېنا كېننېدى خەلقئارا ئادالەت مەركىزىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ۋە زامانىۋى قۇللۇق تەتقىقاتچىسى پروفېسسور لاۋرا مېرفى تور ئارقىلىق گۇۋاھلىق بەردى ئاناسۇيا سيام ئۆزىنىڭ گۇۋاھلىقىدا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن ياسالغان تاۋارلارنىڭ ئامېرىكا بازىرىغا كىرىشىگە تاقابىل تۇرۇشتىكى كۈچلۈك قورال ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى ئۇ يەنە ئەگەر مەجبۇرىي ئەمگەك ئارقىلىق ياسالغان تاۋارلارنىڭ دۇنيا بازىرىدا ئەركىن ئايلىنىشىغا يول قويۇلسا بۇ سودا ئەخلاقىغا مۇخالىپ بولۇپلا قالماستىن بەلكى يەنە يەرلىك كارخانىلارغا زور زىيان سالىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى ئۇ يەنە ئىستېمالچىلارغا بىۋاسىتە تۆۋەن باھالىق يەتكۈزۈش يەنى دېمىنىمىس ئورالمىلىرىنىڭ تاموژنا تەكشۈرۈشىدىن ئۆزىنى قاچۇرۇش مەسىلىسى توغرىسىدا توختالدى ئۇنىڭ كۆرسىتىشىچە بۇ خىل ماللار ئامېرىكىغا ئىمپورت قىلىنغان ۋە قىممىتى مەلۇم چەكتىن تۆۋەن بولغاچقا بەزى باجلار كەچۈرۈم قىلىنغان تاۋارلارنى كۆرسىتىدىكەن ھازىر قىممىتى سەككىز يۈز دوللاردىن تۆۋەن ئىستېمالچىلارغا بىۋاسىتە ئەۋەتىلىدىغان ماللار تاموژنا تەكشۈرۈشىدىن ئۆتمەيدىكەن شۇنداقلا ھېچقانداق رەسمىيەتسىز ئامېرىكىغا كىرەلەيدىكەن بۇ خىل ماللار ئاساسەن تور ئارقىلىق سېتىلغان ماللار ئىكەن بۇ ئامېرىكىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك ئارقىلىق ئىشلەپچىقىرىلغان مەھسۇلاتلارنى ئىمپورت قىلىشنى چەكلەيدىغان قانۇننى ئىجرا قىلىشىغا توسقۇنلۇق قىلىدىغان ئامىللارنىڭ بىرى ئىكەن جەنۇبىي خىتاي ئەتىگەنلىك پوچتىسى گېزىتىنىڭ يېقىنقى خەۋىرىگە ئاساسلانغاندا شېئىن بىلەن تېمۇ ئامېرىكىدىكى ئەڭ داڭلىق تور سودا مۇنبەرلىرىنىڭ بىرىگە ئايلانغان بولۇپ شېئىن ئۆتكەن يىلى ئون بىرىنچى ئايغىچە ئامېرىكىدىكى مودا كىيىم ماركىلىرى سودىسىنىڭ ئەللىك پىرسەنتىنى ئىگىلىگەن ئامېرىكا خىتاي ئىقتىسادىي بىخەتەرلىك كۆزىتىش كومىتېتىنىڭ ئون تۆتىنچى ئاپرېل ئېلان قىلغان دوكلاتىدا شېئىننىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا ئىشلەپچىقىرىلغان مەھسۇلاتلارنىمۇ ساتىدىغانلىقى مەھسۇلاتلارنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق ئەمەسلىكىنى ئىسپاتلاش تەلەپ قىلىنغان بولسىمۇ لېكىن شېئىننىڭ ھېچقانداق دەلىل كۆرسىتەلمىگەنلىكى تەكىتلەنگەن ئاناسۇيا سيام بۇ ھەقتە رادىيومىزغا سۆز قىلىپ مۇنداق دېدى
شېئىن تور سودىسىدىن پايدىلىنىپ بىۋاسىتە ئىستېمالچىلارغا يەتكۈزۈش ئۇسۇلى بىلەن ئامېرىكىغا مال كىرگۈزۈۋاتقان نۇرغۇن شىركەتلەرنىڭ ئىچىدىكى پەقەت بىرسى ئۇلار سەككىز يۈز دوللاردىن تۆۋەن باھا بىلەن نۇرغۇن ماللارنى رەسمىيەتسىز ئامېرىكا بازارلىرىغا كىرگۈزىدۇ مېنىڭچە بىز ئىستېمالچىلارغا بىۋاسىتە تۆۋەن باھالىق يەتكۈزۈش ئارقىلىق كىرىۋاتقان ماللارنى كونترول قىلىشىمىز كېرەك. بۈگۈنكى يىغىندىمۇ مۇشۇ ئۇسۇل ئارقىلىق ھەر كۈنى نەچچە مىليون ئورالمىنىڭ ئامېرىكىغا كىرىدىغانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلدى. ئۇلار نەچچە مىليون دوللار قىممىتىدىكى ماللاردۇر. شۇڭا ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسى بىۋاسىتە ئىستېمالچىلارغا يەتكۈزۈلۈۋاتقان ماللار ھەققىدىكى ئۇچۇرلارنى توپلىشى كېرەك. ئىستېمالچىلارغا بىۋاسىتە مال يەتكۈزۈۋاتقانلارنىڭ ئامېرىكا قانۇنلىرىدىن، بولۇپمۇ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىدىن قېچىشتىن ساقلىنىشقا كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. گۇۋاھلىق ئاڭلاش يىغىنى جەريانىدا لاۋرا مېرفى خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونى ۋە خىتاينىڭ باشقا جايلىرىدىكى نەچچە يۈزلىگەن شىركەتلىرىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك ئارقىلىق ئىشلەپچىقارغان مەھسۇلاتلىرىنى ھەر خىل يوللار ئارقىلىق خەلقئارا بازارلارغا كىرگۈزگەنلىكى ھەققىدىكى دوكلاتىنى ئورتاقلاشتى كىت كونكلىن بولسا ھەر يىلى ئامېرىكىغا نەچچە مىليارد دوللارلىق خام ئەشيا ئاز ئۇچرايدىغان مىنېرال ماددىلار ۋە باشقا مەھسۇلاتلارنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىن ئېكسپورت قىلىنىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى ئاخىرىدا ئەلفىدار ئىلتەبىر سۆز قىلىپ ئۆزىنىڭ ۋە ئۆزى بىۋاسىتە ئالاقە قىلىدىغان ئۇيغۇرلارنىڭ شۇنداقلا ئۇلارنىڭ يۇرتىدىكى ئائىلە تاۋابىئاتلىرىنىڭ نۆۋەتتە دۇچ كېلىۋاتقان قىيىنچىلىقلىرىنى ئاڭلاتتى my name is Elfidar Iltebir and I was born in East Turkistan Uyghurs homeland for

بىز بۇ قانۇننى ئۈنۈملۈك ئىجرا قىلىشنىڭ دەسلەپكى قەدەملىرىنى بېسىۋاتىمىز. چېگرادا نۇرغۇن ماللار تۇتۇپ قېلىندى. لېكىن يەنىلا نۇرغۇن ماللار ئامېرىكا بازىرىغا كىرمەكتە. بۇلارنىڭ قانداق ئۇسۇللار بىلەن چېگرادىن كىرىۋاتقانلىقى كىشىنى ئويلاندۇرىدۇ. ئامېرىكا قوبۇل قىلمىغان ماللار باشقا دۆلەتلەرگە كىرىۋاتىدۇ. ئەگەر باشقا دۆلەتلەر بىلەن ھەمكارلاشمىساق، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى ئۈنۈملۈك ئىجرا قىلىش تەس، شۇڭا بىز ئىتتىپاقداش دۆلەتلەر بىلەن مۇشۇ قانۇننى بىرلىكتە ئىجرا قىلىشنىڭ يوللىرىنى ئىزدەۋاتىمىز. ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىغا قوشۇمچە سۈپىتىدە قوشۇلىدىغان ماددىلار، مەسىلەن، بىز چېگرادىن قايتۇرۇۋەتسەك، ئۇنى باشقا دۆلەتلەرگە سېتىشنىڭ ئالدىنى ئالىدىغان ماددىلار قوشۇلۇشى كېرەك. شۇڭا مەن بۇ مەسىلىگە نىسبەتەن تېخىمۇ كۆپ تىرىشچانلىق ۋە كۆپلىگەن خىزمەتلەرنىڭ ئىشلىنىشىنى ئۈمىد قىلىمەن مەزكۇر يىغىنغا ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسىنىڭ ئەزاسى جىم مەكگوۋېرن ۋە جېننىفېر ۋېكستون قاتارلىقلارمۇ قاتناشتى ئۇلار ئايرىم ئايرىم سۆز قىلىپ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنىڭ ئىككى پارتىيەنىڭ كۈچلۈك قوللىشىنى نامايان قىلغانلىقىنى بۇ قانۇننىڭ تولۇق ئىجرا قىلىنىشىغا ھەر تەرەپتىن كۈچ چىقىرىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشتى بۇ پروگراممىنى نۇرئىمان تەييارلىدى. ئون بەشىنچى ئاپرېل كۈنى ھەممىگە تونۇشلۇق ئالىي بىلىم يۇرتى بولغان خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى ساقلاپ قېلىشتىكى خىرىسلار ھەمدە كىشىلىك ھوقۇق ئۈچۈن كۆكرەك كېرىپ ئوتتۇرىغا چىقىشنىڭ زۆرۈرلۈكى ھەققىدە مەخسۇس مۇھاكىمە يىغىنى چاقىرىلدى. يىغىندا ھەر ساھەدىن كەلگەن مۇتەخەسسىسلەر ئوخشىمىغان نۇقتىلاردىن پىكىر يۈرگۈزۈپ، ئۆز قاراشلىرىنى يىغىن ئىشتىراكچىلىرى بىلەن ئورتاقلاشتى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتلىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئۇيغۇرلار دۇچ كېلىۋاتقان قىرغىنچىلىقنىڭ يۇقىرى پەللىسىدە ئەڭ ئېغىر زەربىگە ئۇچرىغان ساھەنىڭ بىرى ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي كىملىكىنى تەشكىل قىلغۇچى يادرولۇق ئامىللاردىن بولغان ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ھېسابلىنىدۇ. بولۇپمۇ بىر قىسىم مۇتەخەسسىسلەر مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى دەپ خۇلاسىلىگەن بۇ ھۇجۇملاردا ئۇيغۇرلارغا خاس ماددىي ۋە مەنىۋى مەدەنىيەت دۇردانىلىرى زامانىۋىلىققا يۈزلىنىش نىقابى ئاستىدا تۈپ يىلتىزىدىن قىرقىۋېتىلگەن. بولۇپ، بۇ ساھەدىن خەۋەردار بولغان ئالىملار بۇ ھادىسىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى ئاشكارا تەكىتلەۋاتقان يىلتىزىنى كېسىپ تاشلاش، مەنبەسىنى ئۈزۈپ تاشلاش ھەققىدىكى سىياسىي شوئارلارنىڭ ئەمەلىيلىشىشى ئىكەنلىكىنى قەيت قىلىپ ئۆتكەن ئىدى. ئەنە شۇ مەسىلىلەرنىڭ نۆۋەتتىكى ئەھۋالىغا قاراپ چىقىش مەقسىتىدىكى بىر قېتىملىق مۇھاكىمە يىغىنى ئون بەشىنچى ئاپرېل كۈنى خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئۆتكۈزۈلدى. بۇ قېتىمقى پائالىيەتنى تەشكىللەشكە يېقىندىن كۈچ چىقارغان كىشىلەرنىڭ بىرى، خارۋاردنىڭ بىرىنچى يىللىق ئوقۇغۇچىسى كەۋسەر ياسىن ئالدى بىلەن سۆز ئېلىپ، ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ۋە ئۇيغۇر مەدەنىيىتى تېمىسىدىكى مۇھاكىمە يىغىنى ھەققىدە چۈشەنچە بەردى. شۇنىڭدەك ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسىنىڭ رەئىسى، تېببىي دورا ئالىمى رىشات ئابباسنى ئېچىلىش نۇتقى سۆزلەشكە تەكلىپ قىلدى. دوكتور رىشات ئابباس سۆزىدە پۈتكۈل ئۇيغۇر مىللىتى قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقان ھازىرقى ۋەزىيەتتە بۇ ساھەدىكى مەسىلىلەرنى ئوتتۇرىغا قويۇشنىڭ ھەرقانداق ۋاقىتتىكىدىنمۇ مۇھىم ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى. ئۇنىڭ قارىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى قىرغىن قىلىشى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ھەقىقىي ئەپتى بەشىرىسىنى ئەڭ تولۇق ئېچىپ بەرگەن ھادىسىلەرنىڭ بىرى. خۇددى ئامېرىكا قارا تەنلىك پۇقرالىرىنىڭ ھەقلىرىنى ھىمايە قىلىش ھەرىكىتىنىڭ داھىيسى مارتىن لوتېر كىڭ قەيەردە ھەقسىزلىق بولىد بولىدىكەن، بۇ ھەقسىزلىق ھەممىلا جايدىكى ھەقلەرگە تەھدىت، دەپ كۆرسەتكەندەك، ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان ئۇيغۇرلارنىڭ قىرغىن قىلىنىشى ۋە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى بولغان جىنايەتلىرىنى ھازىر ھەر قايسى ھۆكۈمەت ۋە پارلامېنتلار، جۈملىدىن ب د ت قاتارلىقلار جىددىي مەسىلە قاتارىدا مۇھاكىمە قىلىشقا ئۆتكەن. ھازىر ئۇيغۇر جەمئىيىتى دۇچ كېلىۋاتقان بۇ قاباھەت دېموكراتىك ئەللەرگە يېيىلىشقا باشلىغانلىقى ئۈچۈن بۇ زۇلۇملار ۋە قەبىھلىككە قارشى ئۈنۈملۈك چارىلەرنى تېپىپ چىقىش تەخىرسىز بولۇپ قالغان.
يىغىننىڭ بىرىنچى باسقۇچىدا ۋاشىنگتون شەھىرىدىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ خادىملىرىدىن زۇبەيرە شەمسىدىن سۆز ئالدى.
ئۇ ئۆزىنىڭ ھەمدە تۈرمىلەرگە قامىلىپ كەتكەن قېرىنداشلىرىنىڭ شەخسىي كەچۈرمىشلىرىگە بىرلەشتۈرگەن ھالدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا خاس تىل ۋە مەدەنىيەتنى قانداق ۋەيران قىلىۋاتقانلىقىنى ئىخچام ۋە جانلىق بايان قىلىپ بەردى. بولۇپمۇ خىتاي ھۆكۈمىتى ئىجرا قىلىۋاتقان بۇ خىلدىكى يوقىتىش ھەرىكەتلىرىنىڭ يېقىنقى مەزگىللەردە ئوتتۇرىغا چىقىپ قالغان ھادىسە بولماستىن، بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىللىرى ئاللىقاچان خېلى يۇقىرى سەۋىيەگە يېتىپ بولغانلىقىنى، ئەنە شۇ جەرياندا مىللىي كىملىك چۈشەنچىسىنى يوقىتىش ئۈچۈن زىيالىيلار ۋە دىنىي زاتلار قوشۇنىنى يوقىتىش ۋە ئاسسىمىلياتسىيەنىڭ كەڭ ئەۋج ئالغانلىقىنى، ئەمدىلىكتە بولسا خىتاينىڭ بۇ خىلدىكى مىللىي مەدەنىيەتنى ۋە مىللىي كىملىكنى يوقىتىش ئۇرۇنۇشى لاگېرلارنى مەركەز قىلغان ھالدا ئەڭ يۇقىرى پەللىگە چىققانلىقىنى بايان قىلدى. ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىق تاشقى دۇنياغا مەلۇم بولۇشقا باشلىغاندىن بۇيان، ئۇيغۇر قىز-چوكانلىرىنىڭ بۇنىڭدىكى مۇھىم نىشانغا ئايلىنىپ قالغانلىقى ھەر تەرەپلىمە ۋەقەلەردىن كۆپلەپ بىلىنگەن ئىدى. ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسىنىڭ رەئىسى ئەلفىدار ئىلتەبىر دەل مۇشۇ مەسىلىنى نۇقتىلىق ھالدا ئوتتۇرىغا قويدى. بولۇپمۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر قىز-چوكانلىرىنى زاۋۇتلارغا مەجبۇرىي ئەمگەككە بەند قىلىش ھەمدە شۇ ئارقىلىق ئۇلارنىڭ ئەۋلاد قالدۇرۇش ئىمكانىيىتىنى كېسىپ تاشلاش، ئۇيغۇر سەبىيلىرىنى ئائىلىلىرىدىن جۇدا قىلىش ئارقىلىق ئۇلارغا خىتايچە قىممەت قارىشى، خىتايچە تىل ۋە خىتايچە مەدەنىيەتنى سىڭدۈرۈش، ئۇيغۇر ئاياللىرىنى پەرزەنتلىك بولالماس قىلىۋېتىش، شۇنداقلا ئۇيغۇر قىزلىرىنى خىتاي ئاققۇنلىرى بىلەن تويلىشىشقا مەجبۇرلاش دېگەنلەرنىڭ بىردەك قىرغىنچىلىققا مەنسۇپلۇقىنى تەكىتلەپ، شەرقىي تۈركىستاندا چوڭ بولۇۋاتقان ھازىرقى ئۇيغۇر بالىلار ئۆز تىلى ۋە مەدەنىيىتى ھەققىدە ھېچ نەرسە بىلمەيدۇ. خىتاي مۇشۇ يوسۇندا كەلگۈسى يىگىرمە يىلدا ئاز دېگەندىمۇ بەش مىليون ئۇيغۇر نوپۇسىنى كېمەيتىۋېتىشكە ئۇرۇنماقتا، دېدى. شۇنداقلا بۇ خىل ئاچچىق رېئاللىققا قارىتا دېموكراتىك دۇنيانىڭ ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنى ماكانلاشتۇرۇش، ئۇلارنىڭ كۆچمەنلىك ئىلتىماسلىرىنى تېزلەشتۈرۈش، خىتاينىڭ چېگرا ھالقىغان زۇلۇملىرىنى چەكلەش، خىتايدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك ۋە پېنسىيە فوندىغا مەبلەغ سالماسلىق قاتارلىق قىلغىلى بولىدىغان ئىشلارنى ۋۇجۇدقا چىقىرىش تەكلىپىنى بەردى. باسقۇچى ئاخىرلاشقاندىن كېيىنكى سوئال-جاۋاب بۆلىكىدە ئوتتۇرىغا قويۇلغان سوئاللار بۇ ھەقتىكى پىكىرلەرنىڭ كىشىلەرگە ئوبدانلا تەسىر قىلغانلىقىنى كۆرسەتمەكتە. يىغىننىڭ ئىككىنچى باسقۇچىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىق قىلمىشلىرىنىڭ ئەڭ مۇھىم قۇربانلىرىدىن بولغان ئۇيغۇر سەبىيلىرىنىڭ تەقدىرى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىللىرى ئۇيغۇر دىيارىدا ئېتنوگرافىيەلىك تەكشۈرۈش بىلەن شۇغۇللانغان دوكتور بىل كلار نىڭ بايانلىرىدا ئوتتۇرىغا قويۇلدى.
دوكتور بىل كلارك ئۆز سۆزىنى ئۇيغۇر شائىرى ئابدۇرېھىم ئۆتكۈرنىڭ رۇبائىيلىرىنى ئوقۇش بىلەن باشلاپ، بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىللاردىلا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى ئاسسىمىلياتسىيە قىلىشنى خېلى بىر يەرگە ئاپىرىپ بولغانلىقىنى، ئۈرۈمچى شەھىرىدىكى مىنكاۋخەن دەپ ئاتىلىدىغان ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلارنىڭ بۇ ھەقتە يۇمۇرلۇق قىلىپ، سىز ئۇيغۇرلارنى تەكشۈرىمەن دېسىڭىز قەشقەرگە بېرىڭ، چۈنكى بىز ئۆزگىرىپ كەتكەن ئۇيغۇرلار دېگەنلىكىنى. ئىككى مىڭ بىرىنچى يىلدىكى ئون بىرىنچى سېنتەبىر ۋەقەسى ۋە ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلدىكى بەشىنچى ئىيۇل قىرغىنچىلىقى دېگەنلەرنىڭ ماھىيەتتە ئۇيغۇرلارنى تېخىمۇ قاتتىق باستۇرۇشقا باھانە بولۇپ بەرگەنلىكىنى. نۆۋەتتە بۇنىڭ ئەڭ قەبىھ شەكلى ئۇيغۇر ئۆسمۈرلىرىنى مىڭلاپ ياتاقلىق مەكتەپلەرگە توپلاش ئارقىلىق ئاسسىمىلياتسىيە قىلىشتا ئەڭ روشەن ئەكس ئەتكەنلىكىنى سۆزلەپ ئۆتتى. دوكتور بىل كلاركنىڭ قارىشىچە، بۇ خىلدىكى تىكەنلىك سىم توساق بىلەن قورشالغان مەكتەپلەر ماھىيەتتە تۈرمىلەرنىڭ شەكلىنى ئالغان. يەنە كېلىپ بۇ مەكتەپلەردە ئۇيغۇرلارغا خاس تىل ياكى مەدەنىيەت مەۋجۇت ئەمەس. ئامېرىكا تارىخىدا ئىندىيالارنىڭ پەرزەنتلىرىمۇ بۇ خىلدىكى ياتاقلىق مەكتەپلەرگە ئورۇنلاشتۇرۇلغان، ئەمما ئۇلار ئۆز خەلقىدىن ھالقىغان ھالدا بىلىم ئالغان. ھالبۇكى ئۇيغۇر بالىلارنىڭ دۇچ كەلگىنى دەل بۇنىڭ ئەكسى بولۇشقا باشلىغان. ئۇيغۇر پائالىيەتچىلىرىدىن روشەن ئابباس خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىلمىي ئەركىنلىكنى بوغۇش ۋە چېگرا ھالقىغان زۇلۇمنى كېڭەيتىش ساھەسىدە نېمىلەرنى قىلىۋاتقانلىقى ھەققىدە سۆز قىلىپ، ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ ۋۇجۇدى قىرغىنچىلىقنىڭ جەڭ مەيدانى بولغان بولسا، ئۇيغۇر ئەرلىرى لاگېرنى تولدۇرۇشقا باشلىدى. خىتاي ھازىر ئۆز زۇلۇملىرىنى ئۇيغۇرلاردىن ھالقىتىپ، دۇنياغا ئومۇملاشتۇرۇشقا ئۇرۇنۇۋاتىدۇ دەپ كۆرسەتتى. شۇنىڭدەك، بۇ خىلدىكى قىرغىنچىلىق ئاشكارا بولۇۋاتقاندا، بۇنىڭغا قارشى بىرەر ئەمەلىي ھەرىكەتنى ۋۇجۇدقا چىقىرىشتىنمۇ مۇھىم ئىشنىڭ بولمايدىغانلىقىنى، بۇنىڭدا مەجبۇرىي ئەمگەككە قارشى ئەمەلىي ھەرىكەتتە بولۇشنىڭ ئۆزى بۇنىڭدىكى بىر ئاددىي قەدەم بولىدىغانلىقىنى چۈشەندۈردى.
مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىسى ھەققىدە يېتىلىۋاتقان ياش سىياسىي پائالىيەتچى جەۋھەر ئىلھام يىغىن ئەھلىگە چۈشەنچە بەردى. بولۇپمۇ خىتايدىكى مەجبۇرىي ئەمگەككە باغلىنىشلىق تەمىنلەش زەنجىرىنىڭ ھازىر غەرب دۇنياسىدىكى ھەممىلا كىشىگە دېگۈدەك چېتىلىپ قېلىۋاتقانلىقىنى، شۇڭا بۇنىڭغا قارشى ھەممىلا كىشىنىڭ ئورتاق كۈچ چىقىرىش مەجبۇرىيىتىنىڭ بارلىقىنى تەكىتلەپ، بۇ بىر كوللېكتىپ تىرىشچانلىق. كەلگۈسىدە سىز پەرزەنتلىرىڭىزگە بۇ ئىشلارغا قارشى ھېچ نەرسە قىلمىغانلىقىڭىزنى قانداق چۈشەندۈرىسىز؟
دېدى.
بۇ باسقۇچتىن كېيىنمۇ قىزغىن سوئال-جاۋابلار داۋام قىلدى. بىز بۇ پائالىيەتنىڭ تەشكىللىنىشى ھەققىدىكى سوئالىمىزنى كەۋسەر ياسىندىن سورىغىنىمىزدا، تېكساس شتاتىدىكى يېگانە ئۇيغۇر ئائىلىسىدە تۇغۇلۇپ چوڭ بولغان كەۋسەر ياسىن ئۆزلىرىنىڭ بۇنىڭدىن باشقا يەنە ئۇيغۇر ئەدەبىياتىغا دائىر تاللانما ئەسەرلەر ھەققىدە ئون ئالتىنچى ئاپرېل كۈنى مەخسۇس پائالىيەت تەشكىللىگەنلىكى ھەققىدە مەلۇمات بەردى.

ئۇلار ئۇيغۇرلارغا like ئۇيغۇرلارغا like پائالىيەتلەر بار، بارسۇن like دېدىم.
دوكتور بىل كلارك بۇ ھەقتىكى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى زامانىۋىلىققا يېتەكلەش نامىدا ئۇلارنى خىتايلاشتۇرۇۋاتقانلىقىنى تەرەققىيات دېيىشكە بولمايدىغانلىقى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى.

چوڭ بىر مەسىلە سۈپىتىدە ئەستايىدىل ئويلىشاتتى. ھازىر بولسا خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر بالىلىرىنى ئاتا-ئانىلىرىدىن ئايرىپ تاشلاپ، خىتايچە ياتاقلىق مەكتەپلەرگە توپلاپ ئوقۇتۇۋاتىدۇ. ئۇلار مۇشۇ ئارقىلىق بالىلارنىڭ ئانا تىل قابىلىيىتىنى ئۆلتۈرۈپ، ئۇلارنىڭ ئاتا-ئانىلىرى بىلەن بولغان دىل رىشتىسىنى كېسىپ تاشلىدى. بۇ ماھىيەتتە ئۇلارنىڭ يىلتىزىنى كېسىپ تاشلىغانغا باراۋەر. بۇ خىل يىلتىزىنى كېسىپ تاشلاش ھازىر ئۇيغۇر ئاتا-ئانىلارنىڭ يۈرىكىنى پارە-پارە قىلماقتا. شۇڭا بىز بۇ يەردە ئائىلىنىڭ مۇقەددەسلىكى ۋە قىممىتى ھەققىدە سۆز قىلىۋاتىمىز. مەن باياتىن سۆز باشلىغاندا تىلغا ئالغان ئابدۇرەھىم ئۆتكۈرنىڭ شېئىرىدا بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىشىنچى يىللاردىكى سىياسىي ۋەزىيەت بايان قىلىنغان. ئۇنىڭدا ئۇيغۇرلارنىڭ دىلى قانچىلىك ئېزىلگەنلىكى تەسۋىرلىنىدۇ. ھازىر بولسا بۇ ئىشلار قايتىدىن ئوتتۇرىغا چىقىۋاتىدۇ. ئۇيغۇرلارغا خاس بارلىق ئۆرپ-ئادەتلەر ئەينى ۋاقىتتا قانداق چەكلەنگەن بولسا، ھازىرمۇ شۇنداق چەكلىنىۋاتىدۇ. دېمەكچىمەنكى، بۇ ئىشلار شى جىنپىڭ ھاكىمىيەت بېشىغا چىقىشى بىلەن باشلىنىپ قالغان ئەمەس. مىسال ئۈچۈن قارايدىغان بولساق، ئەينى ۋاقىتتا نىكاھ ئوقۇش مەنئى قىلىنغان، ھازىرمۇ شۇنداق بولۇۋاتمامدۇ؟ ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيەت ساھەسىدىكى بۇ ئاپەتلەرنىڭ بالاسى ھەممىلا ياققا يېيىلىۋاتىدۇ. مەلۇم بولۇشىچە، بۇ قېتىمقى پائالىيەت ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى ۋە خارۋارد ئوقۇغۇچىلىرى ئۇيغۇر بىرلىكىنىڭ ھەمكارلىقىدا ۋۇجۇدقا چىققان بولۇپ، بۇ خىلدىكى ئىلمىي پائالىيەتلەرنى بۇندىن كېيىن كۆپلەپ ئۆتكۈزۈش پىلان قىلىنىۋاتقانلىقى مەلۇم. ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئۇيغۇر تىلىدىكى ئەركىن ئاخبارات مۇنبىرى ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى.
روسىيە بىلەن خىتاي تارىختىن بېرى سۈركىلىشىپ كەلگەن جاھانگىر دۆلەتلەر بولسىمۇ، ئامېرىكا ۋە ياۋروپا دۆلەتلىرىنىڭ خەلقئارا تەسىرى ئالدىدا بىرلىشىش يولىغا قەدەم باسقان. ئۇكرائىنا ئۇرۇشىدىن كېيىن بۇ بىرلىك تېخىمۇ كۈچەيگەن. خىتاي دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى لى شاڭفۇنىڭ تۆتىنچى ئاينىڭ ئون ئالتىنچى كۈنىدىن باشلاپ رۇسىيەدە ئۈچ كۈنلۈك زىيارەتتە بولۇشى خىتاي بىلەن رۇسىيەنىڭ ئىقتىسادىي ھەمكارلىقىنىڭ ئەمدى ھەربىي ھەمكارلىققا قاراپ تەرەققىي قىلىۋاتقانلىقىنىڭ مۇھىم بىر بەلگىسى بولۇپ قالغان. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز جەۋلاننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
ئىقتىساد ۋە ھەربىي كۈچ تارىختىن بېرى قۇدرەتلىك دۆلەتلەرنىڭ ئىككى مۇھىم ئۈستۈنلۈكى بولۇپ كەلدى. روسىيە بىلەن خىتاي تارىختىن بېرى سۈركىلىشىپ كەلگەن جاھانگىر ۋە مۇستەبىت دۆلەتلەر بولسىمۇ، ئامېرىكا ۋە ياۋروپا دۆلەتلىرىنىڭ دۇنياۋى تەسىرى ئالدىدا بىرلىشىش يولىغا قەدەم باستى. بولۇپمۇ ئۇكرائىنا ئۇرۇشىدىن كېيىن بۇ خىل قۇتۇپلىشىش روشەن كۆرۈلدى تۆتىنچى ئاينىڭ ئون ئالتىنچى كۈنى ۋاشىنگتون پوچتىسى گېزىتىدە ئېلان قىلىنغان خىتاي روسىيە بىلەن ھەمكارلىشىپ دۇنيا خەۋپسىزلىكىنى قوغدىماقچى دېگەن ماقالىدە كۆرسىتىلىشىچە خىتاي بىلەن روسىيەنىڭ ئىقتىسادىي ھەمكارلىقى ئەمدى ھەربىي ھەمكارلىققا قاراپ تەرەققىي قىلىشقا باشلىغان خىتاينىڭ دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى لى شياڭفۇ تۆتىنچى ئاينىڭ ئون ئالتىنچى كۈنى روسىيەدە زىيارەتتە بولغاندا ۋلادىمىر پۇتىنغا خىتاي بىلەن روسىيەنىڭ بىر بىرىگە بولغان ئىشەنچى كۈنسېرى كۈچىيىۋاتىدۇ ھەمكارلىقىمىز ئەمەلىي نەتىجىگە ئېرىشتى خىتاي روسىيە بىلەن بولغان شېرىكلىك مۇناسىۋەتنى تېخىمۇ چوڭقۇرلاشتۇرۇپ دۇنيانىڭ مۇقىملىقى ۋە خەۋپسىزلىكى ئۈچۈن تۆھپە قوشىدۇ دېگەن پۇتىن بولسا لى شياڭفۇغا ئىككى دۆلەتنىڭ تېخىمۇ كۆپ ھەربىي مانېۋىر ئۆتكۈزۈشى ۋە تەجرىبە ئالماشتۇرۇشىنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن نۆۋەتتىكى ۋەزىيەتنى ئېيتقاندا روسىيە بىلەن خىتاي دۇنيا تىنچلىقىنى بۇزىۋاتقان دۆلەتلەر تۇرغۇلۇق لى شياڭفۇنىڭ دۇنيانىڭ ئەمىنلىكى ئۈچۈن تۆھپە قوشىمىز دېگىنى ئىنتايىن مەسخىرىلىك بىر گەپ بولغان تۈركىيە ھاجەتتەپە ئۇنىۋېرسىتېتى دوتسېنتى دوكتور ئەركىن ئەكرەم بۇنىڭ سەۋەبىنى چۈشەندۈرۈپ مۇنداق دېدى.
بۈگۈنكى دۇنيانىڭكى تۈزۈمى ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن شەكىللەنگەن، بۇ بولسا ئامېرىكا باشچىلىقىدا ۋە غەرب دۆلەتلەرنىڭ ھەمكارلىقىدا قۇرۇلغان بىر تۈزۈم ۋە بىر سىستېم. ئەمدى بۇ سىستېمدىن پايدىلانغان خىتاي بۈگۈن ئەمدى كۈچلىنىپ بۇ سىستېمنىڭ ئۆزىگە ۋە ئۆزىنىڭ مەنپەئىتىگە ئۇيغۇن بولمىغاچقا بۇ سىستېمنى ئۆزگەرتىش ۋە بۇ سىستېمنى ئالدىرىتىشنىڭكى كويىغا كىرگەن گەپ. شۇنىڭغا بۇ غەرب تەرەپ مەۋجۇت سىستېم ۋە تۈزۈمنى قوغداپ قېلىش بىلەن تىنچلىقنى قوغدىغىلى بولىدۇ دەپ چۈشەنسە، ماۋۇ خىتاي بىلەن روسىيە مۇشۇ تۈزۈم ۋە سىستېم بۇزۇلمىسا تىنچلىقلار بەرپا بولمايدۇ دېگەندەك چۈشەنچىدە. بۇ مەيدان ئوقۇش يېقىنقى زاماندا باشلىمىدى، يەنى رۇسىيە فېدېراتسىيەنىڭ پرېزىدېنتى يېلسىننىڭ ۋاقتىدىلا باشلىغان. يەنى شۇ ۋاقىتلاردىن ئېتىبارەن ئىككى دۆلەتنىڭ ئارىسىندىكى بەزى دېكلاراتسىيەدە، ھەتتا مۇشۇ شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭكى دېكلاراتسىيەدە ھەممىسىندە كۆپ قۇتۇپلۇق دۇنيانى خالايمىز ۋە ئاشۇنىڭ ئۈچۈن تىرىشىمىز دەپ كەلگەن. ھازىر شۇ ئامېرىكىنىڭ مەۋجۇت مۇشۇ جاھانگىرلىك ھاكىمىيەتىگە يەنى تەسىر كۈچىگە قارشى كۆپ قۇتۇپلۇق دەپ تۇرۇپ ئۆزىنىڭكى قۇتۇپلىرىنى پەيدا قىلىشقا تىرىشىۋاتىدۇ شۇنىڭغا ھازىر ھەر ئىككى تەرەپ تىنچلىق ۋە خەۋپسىزلىك قوغدايمىز دېسىمۇ ئەمدى ئەسلىندە بىرسى يېڭى يۈكسەلگەن كۈچلەر مەۋجۇت بولغان تۈزۈم ۋە سىستېمگە مەيدان ئوقۇش دېگەن بىر ھەرىكەتنىڭ ئىچىدە بۇلار بۇ قېتىمقى زىيارەت لى شياڭفۇ بۇ يىل ئۈچىنچى ئايدا ۋەزىپىگە رەسمىي ئولتۇرغاندىن بۇيان ئېلىپ بارغان تۇنجى دۆلەت زىيارىتى ھېسابلىنىدىكەن ئۇنىڭ ئالدىدا خىتاينىڭ تاشقى ئىشلارغا مەسئۇل دۆلەت ئىشلىرى كومىسسارى ۋاڭ يى ۋە خىتاي كومپارتىيىسى باش سېكرېتارى شى جىنپىڭ روسىيەنى زىيارەت قىلغان شى جىنپىڭ پۇتىن بىلەن تۆت سائەت مەخپىي سۆھبەت ئېلىپ بارغانىدى

يۈكسەلگەن خىتاي بولۇپمۇ مۇشۇ شى جىنپىڭنىڭ دەۋرىدە غەربكە قارشى بەزى چۈشەنچىلىرى ئۆزگەردى. بىرىنچىسى مۇشۇ غەرب چۆكەۋاتىدۇ، شەرق يۈكسەلىۋاتىدۇ. يەنى ئامېرىكا ۋە غەرب چۆكەۋاتىدۇ، خىتاي يۈكسەلىۋاتىدۇ دېگەن بىر چۈشەنچىسى بار. ئىككىنچىسى مۇشۇ غەربنىڭكى قىممەت قاراشلىرىنى قوبۇل قىلماسلىق. ئۇنىڭدىن باشقا مۇشۇ روسىيە بىلەن ۋە شۇنداقلا خىتايغا باغلانغان، بېقىنغان ياكى خىتايدىن مەنپەئەت تەلەپ قىلغان دۆلەتلەرنى يىغىپ ھەمدە ئامېرىكىغا قارشى بىر جەپھە شەكىللەندۈرۈشكە تىرىشىپ كېلىۋاتىدۇ ھەمدە بۇ جەھەتتە ئىدىيە جەھەتتىن ۋە پوزىتسىيە جەھەتتە ئوخشاپ قالىدىغان روسىيە خىتاينىڭكى يېقىن بىر شېرىك دۆلىتى بولىدۇ ھەمدە شۇنىڭغا بۇ ئىككىسى بىرلىكتە غەربكە قارشى بىر گۇرۇپنى شەكىللەندۈرۈپ كېلىۋاتقان بىر ئەھۋالدا ئامېرىكا تەرەپمۇ مۇشۇ ئىككى مىڭ ئون يەتتىدە ترامپ ھۆكۈمىتىنىڭكى چىقارغان مىللىي خەۋپسىزلىك ھۆججەتىندىمۇ خىتاي ۋە روسىيەنىڭ ئامېرىكىنىڭكى مەنپەئەتىگە زىيان بېرىدىغان دەۋلەتلەر ۋە ئامېرىكىنىڭ ئورنىنى ئالماقچى بولغان دەۋلەتلەر دەپ كۆرسەتكەن ھازىرقى بۇ بايدىن ھۆكۈمىتىنىڭكى چىقارغان مىللىي خەۋپسىزلىك ھۆججەتىندىمۇ خىتاي ۋە روسىيەنى ئىستراتېگىيە رەقىب ۋە بۇلار بىلەن كۆرەش قىلىش ھەممىدىن مۇھىم دېگەن ئىدىيەگىمۇ كەلدى شۇنىڭ بىلەن ئىككى تەرەپ ھەمدە بىر كۆرەشنىڭكى جەريانىغا كىرگەن

خىتاي رۇسىيەدىن ئەرزان باھادا ئالغان نېفىت ۋە تەبىئىي گاز تارىختا ئەڭ يۇقىرى سەۋىيەگە يەتكەن رۇسىيە بولسا غەرب ئەللىرىدىن كىرگۈزەلمىگەن ئېلېكتر بۇيۇملىرى ماشىنا ۋە ئائىلە ئېلېكتر سايمانلىرىنى خىتايدىن كىرگۈزگەن ئامېرىكىدىكى سىياسىي ئانالىزچى ئاندېرس كور بۇ ھەقتە رادىيومىزغا يوللىغان ئىنكاسىدا مۇنداق دەيدۇ سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى بۇرۇن ئىقتىساد ۋە ھەربىي كۈچ جەھەتتە خىتايدىن كۈچلۈك ئىدى. ئەمما ھازىرقى ئەھۋالى دەل بۇنىڭ ئەكسىگە قاراپ مېڭىۋاتىدۇ. خىتاي ھازىر روسىيەنىڭ ئېنېرگىيە بايلىقىنى ئىمپورت قىلىۋاتقان ئاساسلىق دۆلەت. ھالبۇكى، خىتاي باشقا يەردىن، مەسىلەن، ئوتتۇرا ئاسىيادىن نېفىت ئالالايدۇ. روسىيە غەرب ئەللىرىنىڭ ئىقتىسادىي جازاسىغا ئۇچراشتىن بۇرۇنلا خىتايغا تايىنىپ كەلگەن. روسىيە ھازىر خىتاينىڭ دىپلوماتىيە جەھەتتىن قوللىشىغا تايىنىپ، خىتايدىن قورال سېتىۋېلىشنىڭ كويىغا كىردى. ئۇكرائىنىيە ئۇرۇشى رۇسىيەنى رۇسىيەنىڭ يىراق شەرق رايونىدىن يىراقلاشتۇردى. بۇ ئەھۋالدا رۇسىيە خىتايغا ھەربىي تەھدىت سالالمايدۇ ۋە خىتاي ئاق قوللىرىنىڭ بۇ رايونغا كىرىشىنى توسۇپ قالالمايدۇ. ئەلۋەتتە پۇتىن ۋە رۇس مىللەتچىلىرى ۋەزىيەتنىڭ يامانلىشىپ بۇ دەرىجىگە بېرىشىنى ۋە خىتايغا پايدىلىق بولۇشىنى خالىمايدۇ. ئەمما ئۇلار ئۇكرائىنىيەگە ھۇجۇم قىلىپ ئۆز بېشىغا بالا تاپتى. ياۋروپا رەھبەرلىرىنىڭ يېقىندا خىتاينى زىيارەت قىلىشى خىتايغا زور ئىشەنچ بەرگەن بولۇپ ئۇكرائىنا ئۇرۇشىنى ئۇزاققا سوزۇۋاتقان رۇسىيە بىلەن خىتاينىڭ بۇ قېتىم ھەربىي ھەمكارلىق ئورنىتىشى بۇ ئىككى دۆلەتنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادا داۋاملىق بىرلەشمە ھەربىي مانېۋىر ئۆتكۈزۈشىگە تۈرتكە بولىدىكەن ئامېرىكىدىكى سىياسىي ئانالىزچى گوردون چاڭ خىتاينىڭ رەزىل كۈچلەر ئىتتىپاقى شەكىللەندۈرۈۋاتقانلىقىنى ئەمما ياۋروپا رەھبەرلىرىنىڭ ئۇلار بىلەن مۇرەسسە مادارا قىلىدىغان تارىخىي خاتالىقىنى قايتا سادىر قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى Yes China is a threat to Europe but if Europe's leaders were able to see threats clearly, خىتاي ياۋروپا ئۈچۈنمۇ بىر تەھدىت ئەگەر ياۋروپا دۆلەتلىرى بۇ تەھدىتنى تونۇپ يېتەلىگەن بولسىدى ياۋروپا ئالدىنقى ئەسىردە پارتلىغان ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى ۋە بۈگۈن يۈز بېرىۋاتقان ئۇكرائىنا ئۇرۇشىغا ئوخشاش قورقۇنچلۇق پالاكەتلەرگە ئۇچرىمىغان بولاتتى. Two global wars last century Plus the conflict in Ukraine now. ئامېرىكا-خىتاي ئىقتىسادىي بىخەتەرلىك كۆزىتىش كومىتېتى دوكلات ئېلان قىلىپ، خىتاينىڭ شېئىن، تېمۇ قاتارلىق دۇنياغا داڭلىق مودا كىيىم سودا ئەپلىرىنىڭ خۇسۇسىي ئۇچۇر بىخەتەرلىكىگە تەھدىت پەيدا قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. بۇندىن باشقا يەنە بۇ ئەپ ئارقىلىق سېتىلىۋاتقان مەھسۇلاتلارنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق ئىكەنلىكى ھەمدە ئامېرىكا قانۇنىدىكى بۇ يوچۇقلاردىن پايدىلىنىپ ھەقسىز رىقابەت قىلىۋاتقانلىقى تەكىتلەندى. تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي ئۇچۇرلارنى مۇخبىرىمىز ئىرادەدىن ئاڭلايسىلەر. خىتاينىڭ دۇنيانىڭ ھەممە يېرىدە كەڭ ئومۇملاشقان ئىجتىمائىي ئالاقە ئەپى تىكتوكنىڭ قوللانغۇچىلارنىڭ خۇسۇسىي ئۇچۇر بىخەتەرلىكىگە زور تەھدىت پەيدا قىلىۋاتقانلىقى، جۈملىدىن ئۇنىڭ مىليونلىغان قوللانغۇچىغا ئائىت ئۇچۇرلارنى خىتايدا ئارخىپلىغانلىقى ئاشكارىلانغاندىن كېيىن بۇ ئەپ كۈچلۈك تەنقىدكە ۋە سوئال سوراقلارغا ئۇچرىغان ئىدى. ئامېرىكا ۋە ئەنگلىيە ھۆكۈمەتلىرى تىكتوك ئەپىنى ئورگان تېلېفونلىرىدا ئىشلىتىشنى چەكلىگەن بولسا ئامېرىكىنىڭ مونتانا شتاتى تۇنجى بولۇپ بۇ ئەپنى خۇسۇسىي تېلېفونلاردىن چەكلىگەن ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى تەرىپىدىن قۇرۇلغان ئامېرىكا خىتاي ئىقتىساد ۋە بىخەتەرلىك تەكشۈرۈش كومىتېتى خەتەرنىڭ پەقەت تىكتوك ئەپى بىلەنلا تۈگىمەيدىغانلىقى نۆۋەتتە كەڭ قوللىنىلىۋاتقان باشقا خىتاي ئەپلىرىنىڭمۇ ئوخشاشلا خەتەرلىك ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتتى مەزكۇر كومىتېت دوكلاتىدا خىتاينىڭ شېيىن ۋە تېمۇ قاتارلىق ئەپلىرىنى نۇقتىلىق تەكشۈرگەن ئۇلارنىڭ دېيىشىچە بۇ ئەپلەر پەقەت خۇسۇسىي ئۇچۇر بىخەتەرلىكى ئۈچۈنلا تەھدىت بولۇپ قالماي ئۇ يەنە مەجبۇرىي ئەمگەك ئىشلىتىش ئەقلىي مۈلۈك ھوقۇقىغا خىلاپلىق قىلىش ئارقىلىق قانۇنسىزلىق قىلىپ ھەقسىز رىقابەت مۇھىتى شەكىللەندۈرمەكتە ئىكەن ئون تۆتىنچى ئاپرېل كۈنى ئېلان قىلىنغان شېيىن تېمۇ ۋە خىتاينىڭ ئېلېكترونلۇق سودىسى سانلىق مەلۇمات خەتىرى تەمىنلەش زەنجىرىدىكى مەسىلىلەر ۋە سودا يوچۇقلىرى ماۋزۇلۇق مەخسۇس دوكلاتتا دېيىلىشىچە شېيىن ۋە تېمۇ ئادىل بولمىغان رىقابەت ئۇسۇلى ھەمدە ئامېرىكا قانۇنىدىكى يوچۇقلاردىن پايدىلىنىپ ئامېرىكا سودا بازىرىدا تېز ئۆرلىگەن ئۇ ئامېرىكا بازىرىدىكى مودا كىيىم كېچەك سودىسىنىڭ ئەللىك پىرسەنتىنى ئىگىلىگەن بولۇپ ئوخشاش ساھەدىكى رىقابەتچىلىرى بولغان زارا ۋە ئېچېنئېملاردىن ئېشىپ كەتكەن شېيىن تور بېتى خىتاي مىلياردېر كرىس شيۈ تەرىپىدىن قۇرۇلغان بولۇپ باش مەركىزى سىنگاپوردا بولغان بىر كىيىم كېچەك تور بېتى ئامېرىكىنىڭ بلۇمبېرگ خەۋەرلەر تورى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى شېيىندە سېتىلغان كىيىم كېچەكلەردە ئىشلىتىلگەن پاختىنىڭ دېئېنئاسىنى تەجرىبە قىلىش ئارقىلىق بۇ پاختىلارنىڭ دەل ئۇيغۇر ئېلىنىڭ پاختىسى ئىكەنلىكىنى جەزملەشتۈرگەنىدى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى شىنجاڭ پاختىسى دەپ بىلىنىدىغان بۇ پاختىنى ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق بولغانلىقى ئۈچۈن چەكلىگەن بولسىمۇ بىراق ئۇنىڭ يەنىلا شېيىن ئارقىلىق ئامېرىكا بازىرىغا كەڭ كۇشادە كىرىۋاتقانلىقى مەلۇم بولدى دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە بۇنداق بولۇشىدىكى سەۋەب ئۇلار خىتايدىن بىۋاسىتە ھالدا ئامېرىكىلىق ئىستېمالچىلارغا مال سېتىش ھەمدە ھەر بىر قېتىمدا زاكاز قىلىنغان ماللارنىڭ قىممىتىگە سەككىز يۈز دوللاردىن تۆۋەن بولۇش ئۆلچىمى قويۇش ئارقىلىق تاموژنىدىكى تەكشۈرۈشتىن ئۆتۈپ كېتىدىكەن چۈنكى قىممىتى سەككىز يۈز دوللاردىن تۆۋەن پوسۇلكىلار ئامېرىكا تاموژنىسىدا تەكشۈرۈلمەيدىكەن ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى تەتقىقاتچىسى پېتېر ئېرۋىننىڭ دېيىشىچە قانۇندىكى بۇ بوشلۇق ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق ماللارنىڭ ئامېرىكا بازىرىغا كىرىشىنى ئۈنۈملۈك چەكلەشكە توسقۇنلۇق قىلماقتا ئىكەن

بۇنى توسۇش ئۈچۈن ئامېرىكا چوقۇم قانۇندىكى بوشلۇقنى ئېتىشنىڭ يوللىرىنى ئىزدىشى كېرەك ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسى مەجبۇر ئەمگەك ھەققىدە تەتقىق قىلىۋاتقان تەتقىقاتچىلار ۋە ئورگانلار بىلەن كۆپرەك ھەمكارلىشىپ شېيىنغا ئوخشاش شىركەتلەرنى بايقاش ۋە ئۇنى توسۇش ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇش كېرەك ئەڭ مۇھىمى قانۇندىكى يوچۇقنى ئېتىش كېرەك ئامېرىكا خىتاي ئىقتىساد ۋە بىخەتەرلىك تەكشۈرۈش كومىتېتىنىڭ دوكلاتىدا كۆرسىتىلىشىچە شېيىندە سېتىلىۋاتقان ئەرزان باھالىق كىيىم كېچەكلەر خىتايدا سۈپەت تەكشۈرۈشتىن ئۆتمەيدىغان بولغاچقا ئۇنىڭدا ئادەم بەدىنىگە ھەمدە مۇھىتقا زىيانلىق خىمىيەلىك تەركىبلەرنىڭ ئىنتايىن كۆپلۈكى تەتقىقاتچىلار تەرىپىدىن بايقالغان شېيىن ۋە تېمۇ تور بېتىدىكى مەھسۇلاتلار يەنە نەشر ھوقۇقى ئەقلىي مۈلۈك ھوقۇقىغىمۇ ئېغىر دەرىجىدە خىلاپ ئىكەن شۇڭا شېيىن شىركىتىگە نەشر ھوقۇقى سەۋەبىدىن ئېچىلغان دەۋالارمۇ بار ئىكەن خىتاينىڭ تور سودىسى بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان شېيىن ۋە تېمۇ قاتارلىق شىركەتلىرى ئامېرىكىنىڭ ۋە غەرب ئەللىرىنىڭ شىركەتلىرىدەك ئۆز مەھسۇلاتلىرىدا مەجبۇرىي ئەمگەك بولماسلىققا كاپالەتلىك قىلىش پاكىز تەمىنلەش زەنجىرى ئىشلىتىش مەھسۇلاتلارنىڭ سۈپىتىگە كاپالەتلىك قىلىشتەك قائىدىلەرگە ئەمەل قىلىپ ئولتۇرمىغانلىقتىن ئامېرىكا ۋە ياۋروپادىكى رىقابەتچى شىركەتلىرى بىلەن ھەقسىز رىقابەت قىلماقتا ئىكەن مەسىلەن تېمۇ شىركىتى قىسقىغىنە بىر يىلغا يەتمىگەن ۋاقىت ئىچىدە ئامېرىكىنىڭ ئامازون ۋە ۋولمارت شىركەتلىرىدىن ھالقىپ كەتكەن پېتېر ئېرۋىن رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە ئامېرىكا شىركەتلىرى ياكى ئامېرىكىلىق ئىمپورت قىلغۇچىلار ئۆز تەمىنلەش زەنجىرلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىدىن خالىي بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش بىلەن ھەلەك بولۇۋاتقاندا خىتاي شىركەتلىرىنىڭ ئامېرىكا قانۇنىدىكى يوچۇقتىن پايدىلىنىپ كېتىۋاتقانلىقىدەك ھەقسىز رىقابەتنىڭ توختىتىلىشى لازىملىقىنى ئېيتتى
ئامېرىكىلىق ئىمپورت قىلغۇچىلار ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى چەكلەش قانۇنىغا بويسۇنۇشقا مەجبۇر تۇرۇقلۇق نېمىشقا خىتاي شىركەتلىرىنىڭمۇ بۇ قانۇنغا بويسۇنۇش تەلەپ قىلىنمايدۇ دېگەن سوئالنى قويۇشى كېرەك بۇ مەسىلە ئامېرىكىلىق سىياسەت تۈزگۈچىلەرگە مەجلىس ئەزالىرىنىڭ ئالدىغا قويۇلۇشى كېرەك بۇ مەسىلە مۇنازىرە قىلىنىشى ۋە ئۆزگەرتىلىشى كېرەك.
ئامېرىكا خىتاي ئىقتىساد ۋە بىخەتەرلىك تەكشۈرۈش كومىتېتىمۇ دوكلاتىنىڭ ئاخىرىدا ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىگە بۇ ھەقتىكى تەكلىپ پىكىرلىرىنى سۇنغان ۋە شېيىن ۋە خىتايدىكى باشقا ئېلېكترونلۇق تىجارەت شىركەتلىرىنىڭ ئامېرىكىدىكى بازار ئۈلۈشى تېز سۈرئەتتە ئېشىۋاتقانلىقىنى كۆزدە تۇتقاندا ئامېرىكا ھۆكۈمىتى بۇ شىركەتلەرنىڭ ئامېرىكىنىڭ قانۇن نىزاملىرىغا ئەمەل قىلىشى ۋە ئامېرىكا شىركەتلىرىگە سېلىشتۇرغاندا ئادالەتسىز ھالدا

ئۇلار دوكلاتىدا يەنە مۇنداق دېگەن بلومبېرگ خەۋەر تورىنىڭ شېيىندىكى مەھسۇلاتلارنىڭ شىنجاڭ پاختىسى بىلەن ياسالغانلىقىنى ئىسپاتلاپ بېرىشى بۇ شىركەتلەرنىڭ ئامېرىكا قانۇنىغا خىلاپلىق قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىپلا قالماي ئۇ يەنە ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ خىتايدىن تور ئارقىلىق سېتىۋېلىنغان ماللارنى ئۈنۈملۈك تەكشۈرىدىغان قورالىنىڭ يوقلۇقىنى كۆرسىتىپ بەردى دېمەك مۇۋاپىق خىزمەتچى ۋە تېخنىكا قوراللىرى بولمىسا ئامېرىكا تاموژنىسىدىكى خادىملارنىڭ ئامېرىكىنىڭ قانۇن نىزاملىرىغا خىلاپ ھالدا كىرىۋاتقان ئەرزان باھالىق ماللارنى پەرقلەندۈرۈشى ۋە توختىتىشى ئۈنۈملۈك بولمايدۇ. ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ باشلىقى روشەن ئابباس خانىم رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە خىتاينىڭ ھەر قانداق شىركىتىگە مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق دەپ تۇرۇپ مۇئامىلە قىلىنىشى ۋە مۇناسىۋەتلىك قانۇن تۈزۈملەرنىڭ دائىرىسىنىڭ كېڭەيتىلىشى لازىملىقىنى بىلدۈردى ئامېرىكا ۋە ياۋروپا بازارلىرىغا كىرىۋاتقان سانائەت مەھسۇلاتلىرى، يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى ۋە ماشىنىسازلىق مەھسۇلاتلىرىنىڭكى ھەممىسى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق ئىكەنلىكى توغرىسىدا بارغانسېرى كۆپ ئۇچۇرلار ئوتتۇرىغا چىقىۋاتىدۇ. ئامېرىكا ھۆكۈمىتى مەجبۇرىي ئەمگەككە ئالاقىدار قانۇن ماددىلىرىنىڭ كۆلىمىنى تېخىمۇ كېڭەيتىشى، مەھسۇلاتلىرىغا قارىتا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق بولۇشى مۇمكىن، دېگەن گۇمان بىلەن مۇئامىلە قىلىشى لازىم.

ئىگىلىشىمىزچە، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرى ئون سەككىزىنچى ئاپرېلدىن باشلاپ ئىسپانىيە پارلامېنتىدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلدۇرۇش ھەپتىلىك پائالىيىتىنى باشلىغان. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى گېرمانىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمدىن ئاڭلايسىلەر.
ئىسپانىيە پايتەختى مادرىدتىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئىسا ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۈچ كىشىدىن تەركىب تاپقان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ بىر ۋەكىللەر ئۆمىكى ئون سەككىزىنچى ئاپرېلدىن ئېتىبارەن ئىسپانىيەدىكى بىر ھەپتە داۋام قىلىدىغان پائالىيەتلىرىنى باشلىغان. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇلارنىڭ بۇ قېتىمقى ئىسپانىيە زىيارىتىنىڭ ئاساسلىق مەقسىتى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئىسپانىيە پارلامېنتىدا ئېتىراپ قىلدۇرۇش ۋە خىتايدا تىجارەتلىرىنى داۋام قىلدۇرۇۋاتقان زارا كەبى ئىسپانىيە شىركەتلىرىنى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىلغانلىقى ئۈچۈن قانۇنىي جازاغا تارتىشنىڭ يوللىرىنى ئىزدەشكەن.
ئىسپانىيەدە بىر ھەپتىلىك لوببى پائالىيەتلىرى ئۈچۈن تۆتىنچى ئاينىڭ ئون يەتتىنچى كۈنىسى ئىسپانىيەنىڭ پايتەختى مادرىدقا يېتىپ كەلدۇق. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىدىن بىر ھەيئەت، مەن، بىزنىڭ پروگرام مۇدىرىمىز زۇمرەت ئاي ئەركىن ۋە شۇنداقلا بىزنىڭ بريۇكسېل ئىشخانىمىزنىڭكى كوردىناتورى شىلا خانىم بىرلىكتە بۇ يەردىكى پائالىيەتلىرىمىزنىڭ ئاساسلىق مەقسىتى ئىسپانىيە پارلامېنتىدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى قوبۇل قىلغۇزۇش ئۈچۈن بىر قاتار پائالىيەتلەرنى ئېلىپ بېرىش ۋە شۇنداقلا ئىسپانىيە پارلامېنتىدا ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىنى قۇرۇش ۋە ئىسپانىيە پارلامېنتىدا قەدەم باسقۇچ بىلەن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە ئائىت بىر قانۇن لايىھەسىنى قوبۇل قىلغۇزۇش ۋە شۇنداقلا ئىسپانىيە مەتبۇئاتلىرى بىلەن ئۇچرىشىش، بۇ يەردىكى بىر قىسىم خەلقئارالىق ئادۋوكاتلار بىلەن، ئادۋوكاتلىق شىركەتلىرى بىلەن، خەلقئارا قانۇنلار دائىرىسىدە ئىش ئېلىپ بېرىۋاتقان بىر قىسىم تەشكىلاتلار بىلەن ئۇچرىشىش ئارقىلىق ئىسپانىيەنىڭ زارا قاتارلىق ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق بولۇۋاتقان بىر قىسىم شىركەتلەر ھەققىدە قانۇنىي بىر ئىشلەم ئېلىپ بېرىشنىڭ يوللىرىنى ئىزدىنىش قاتارلىق بىر قاتار مەقسەتلەر بىلەن بۇ يەرگە كەلدۇق.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەكىللەر ئۆمىكى ئون سەككىزىنچى ئاپرېل كۈنى روبېرت ناھار، ۋېسېنچ ماتاس قاتارلىق ئىسپانىيە پارلامېنتىنىڭ بەزى ئەزالىرى بىلەن كۆرۈشۈپ ئۇزۇن سۆھبەتلەر ئېلىپ بارغان. ئۇلار سۆھبىتىدە نۆۋەتتە داۋام قىلىۋاتقان ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى قانداق قىلىپ ئىسپانىيە ھۆكۈمىتى ۋە پارلامېنتىغا ئېتىراپ قىلدۇرۇش مەسىلىسىنى نۇقتىلىق مۇزاكىرە قىلغان.
شەرقىي تۈركىستاندىكى بۈگۈن يۈز بېرىۋاتقان بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھەققىدە دوكلات بەردۇق ئۇلارنىڭ سوئاللىرىغا جاۋاب بەردۇق بۇ قانداق قىلىپ بۇ مەسىلىنى ئىسپانىيە ھۆكۈمىتىدە پارلامېنتىدا ۋە خەلق ئىچىدە كۈچلەندۈرۈشنىڭ يوللىرى ھەققىدە مۇزاكىرىلەرنى قىلدۇق بىزنىڭ تەلەپ پىكىرلىرىمىزنى ئوتتۇرىغا قويدۇق دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرى بۈگۈن مادرىدتا يەنە خەلقئارالىق ئادۋوكاتلار تەشكىلاتى بىلەن كۆرۈشۈپ ئىسپانىيەنىڭ قانۇنلىرىغا بىنائەن خىتاينى سوتقا تارتىش ۋە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن چېتىشلىقى بولغان ئىسپانىيە شىركەتلىرىگە چارە كۆرۈش مەسىلىسىنىمۇ سۆزلەشكەن.
بۇلار بىلەن كۆرۈشۈپ، خىتاينى خەلقئارا سوتقا بېرىش ۋە ئىسپانىيە قانۇنلىرى بويىچە مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىقى بولغان ئىسپانىيە شىركەتلىرىنى قانداق قانۇنىي جاۋابكارلىقىنى سوتقا تارتىش مەسىلىلىرى ھەققىدە ناھايىتى ئەتراپلىق بىر ئۇچرىشىشىمىز بولدى.
دولقۇن ئەيسا ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى لاتىن ئامېرىكىسى ۋە ئافرىقا ئەللىرىدىمۇ ئېتىراپ قىلدۇرۇشنىڭ يوللىرىنى ئېچىش دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ نۆۋەتتىكى مۇھىم پائالىيەت پىروگراممىلىرىنىڭ بىرى ئىكەن. لاتىن ئامېرىكىسىدىكى ئىسپان تىللىق خەلقلەرگە ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى لايىقىدا ئاڭلىتىش نۇقتىسىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، ئالدى بىلەن ئىسپانىيەدە ئۈنۈملۈك بىر نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرۈش زۆرۈر ئىكەن. بۇنىڭ ئۈچۈنمۇ ئۇلارنىڭ ئىسپانىيەدىكى زىيارىتى مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە ھېسابلىنىدىكەن. ئۇلار ئالدىمىزدىكى كۈنلەردە يەنە ئىسپانىيەنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك رەھبەرلىرى بىلەن ئۇچرىشىشلار ئېلىپ بارىدىكەن. بۇ قېتىمقى پائالىيەتكە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ بېلگىيە پايتەختى بىريۇسسېلدىكى خادىمى شىلا خانىممۇ قاتناشقان بولۇپ، ئۇ بۈگۈنكى پائالىيەتلەر توغرىسىدا زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا مادرىدتىكى پارلامېنت ئەزالىرى بىلەن بولغان ئۇچرىشىشنىڭ ناھايىتى نەتىجىلىك ئۆتكەنلىكىنى تىلغا ئالدى.

ئىسپانىيەنىڭ ئوينايدىغان رولى توغرىسىدا نۇقتىلىق سۆزلەشتۇق مۇھىم بولغان يەنە بىر تېما مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان خىتاي تەھدىتى ۋە خىتاينىڭ ئىسپانىيەدىكى چېگرا ھالقىغان توققۇز ساقچى پونكىتى بولدى ئىسپانىيەنىڭ بۇ مەسىلىگە جىددىي قارىشىنى ئۇيغۇرلارنى ئىسپانىيەدە ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقى تېررىتورىيىسىدە قوغداشنىڭ مۇھىملىقىنى ئوتتۇرىغا قويدۇق پارلامېنت ئەزالىرى بولسا بۇ مەسىلىنى ئىسپانىيە پارلامېنتىغا ئېلىپ كىرىدىغانلىقىنى تىلغا ئېلىشتى بىز كۆرۈشكەن ئىككى نەپەر پارلامېنت ئەزالىرى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى مەسىلىسىنى ئىسپانىيە پارلامېنتىدا ئوتتۇرىغا قويۇشنى كېلەر ئايلىق پىلانغا كىرگۈزىدىغانلىقىنى ئېيتىشتى ئۇلار يەنە ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى ئىسپان تىللىقلار رايونىدا كەڭەيتىشكە ھەسسە قاتىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشتى قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرىنىڭ ئىسپانىيە پارلامېنتىدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلدۇرۇش پائالىيىتىنى باشلىغانلىقىغا دائىر مەلۇماتنى دىققىتىڭلارغا سۇندۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.
ئىگىلىشىمىزچە، يېقىندا قىرغىزىستاننىڭ توقماق شەھىرىدىكى بىر قىسىم ئۇيغۇر خانىم-قىزلىرى يەتتە ياشتىن ئون تۆت ياشقىچە بولغان ئۇيغۇر ئۆسمۈرلىرىگە ئۇيغۇر دىيارىدىكى تارىخىي جايلار ۋە يادىكارلىقلار ھەققىدە مەلۇمات بەرگەن. ۋەزىيەت ئانالىزچىلىرىنىڭ قارىشىچە، بۇ خىتاي ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدىكى ئۇيغۇر دىيارىدا ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي كىملىكى ئېغىر تەھدىتكە ئۇچراۋاتقان بۇ كۈنلەردە چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇر ئۆسمۈرلىرىگە ئۇيغۇر تارىخى بىلەن مۇناسىۋەتلىك مەنزىرە نۇقتىلارنى تونۇشتۇرۇش، ئۇيغۇر ئەۋلادلىرىدا ئۇيغۇرلۇق ئىپتىخارلىق تۇيغۇسىنى كۈچەيتىش ۋە ئۇيغۇر كىملىكىنى ساقلاپ قېلىشتا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەن. دىققىتىڭلار قىرغىزىستاندىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز فىروزەنىڭ بۇ ھەقتىكى مەلۇماتلىرىدا بولسۇن. ئۇيغۇر ئېلىدە ئۇيغۇر مىللىي كىملىكى ئېغىر تەھدىتكە ئۇچراۋاتقان بۇ كۈنلەردە قىرغىزىستاننىڭ چۇي ۋىلايىتى توقماق شەھىرىدىكى ئۇيغۇر خانىم قىزلار ئۆسمۈرلەرنى تەشكىللەپ ئۇلارغا ئۇيغۇر تارىخى بىلەن مۇناسىۋەتلىك جايلار ۋە مەنزىرە نۇقتىلىرىنى تونۇشتۇرۇش پائالىيىتى ئۆتكۈزدى يەسلى مۇدىرى زۇلفىيە ئوبۇلقاسىموۋانىڭ باشچىلىقىدىكى بىر توپ ئۇيغۇر مۇئەللىملار ياش ئۆسمۈرلەرگە ئۇيغۇر دىيارىدىكى

ئۆتكۈزۈلگەن خەلقئارا يادىكارلار كېڭىشى مەجلىسىدە ھەر يىلى ئون سەككىزىنچى ئاپرېلنى خەلقئارا يادىكارلار ۋە تارىخىي ماكانلارنى قوغداش كۈنى دەپ بېكىتىلگەن. شۇ مۇناسىۋەت بىلەن توقماق شەھىرىدىكى يۇنېسكو كۇلۇبىنىڭ ئەزاسى بولغان بەزى مەكتەپلەر دۇنيا مىراسلىرى دېگەن شوئار ئاستىدا ھەر خىل پائالىيەتلەرنى ئېلىپ بارماقتا. شۇ پائالىيەتلەردىن ئىلھام ئالغان ئۇيغۇر خانىم-قىزلار ئۆز بالىلىرىغا ئۇيغۇر تارىخىي ماكانلارنى تونۇشتۇرۇش پائالىيىتى ئۆتكۈزۈشنى

ئېيتىپ بېرىشتى. مەزكۇر پائالىيەتنىڭ ئۇيۇشتۇرغۇچىسى زۇلپىيە ئوبۇلقاسىموۋا خانىم رادىيونى زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، بۇ پائالىيەتنىڭ ئاساسىي مەقسىتىنىڭ ئۇيغۇر بالىلارنى بىر جايغا جەم قىلىش، ئۇلارنىڭ مىللىي غۇرۇرىنى كۈچەيتىش، شۇنداقلا مىللەتسۆيەرلىك روھىنى ئۆستۈرۈش ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.
ئەسسالامۇئەلەيكىم ھۆرمەتلىك جامائەت! ھەممىڭلارغا روزا مۇبارەك بولسۇن، تۇتقان روزىلىرىڭلارنى ئاللاھىم قابۇل قىلسۇن. بىز مانا توقماق شەھىرىدىكى ئۇيغۇر مۇئەللىملەر ۋە كېلىن خانىملار بىرلىشىپ بىر مۇراسىم ئۆتكەزدۇق. بۇ مۇراسىمنىڭ ئاساسىي مەقسىتى نېمىدى دەپ سورىساڭلار، بىرىنچىدىن بالىلارنى بىرىكتۈرۈش، ئۇلارنى بىر بىرى بىلەن تونۇشتۇرۇش ۋە ئالاقە قىلىشنى ئۆرگىتىش. يەنە بىر مەقسىتىمىز بولسا ئۇلارنىڭ ئۇيغۇرلىغىنى بىلىپ، ئېسىدە قالدۇرۇشتۇر. يەنە بىز بۈگۈنكى پائالىيەت ئارقىلىق بالىلارغا ئۆزىمىزنىڭ تارىخىي ماكانلىرىنى تونۇشتۇردۇق. ئاخىرىدا سوۋغا تاپشۇرۇشتا ئۇلاردىن سورىدۇق، نېمىلەرنى ئەسلەپ قالدىڭلار، نېمىلەرنى سېزدىڭلار، بۇ قايسى مەچىت، بۇ قايسى مۇنارە دەپ سورىدۇق. ئۇلار بىزگە توغرا جاۋاب قىلىشقا ئىنتىلىشتى، توغرا جاۋاب قىلىشتى. دېمەككى، بۇ پائالىيىتىمىز بىكار بولمىدى، مەقسىتىمىزگە ئېرىشتۇق دەپ ئويلايمەن. بۇ قېتىملىق پائالىيەت گەرچە رۇس تىلىدا ئېلىپ بېرىلگەن بولسىمۇ، لېكىن پائالىيەت داۋامىدا تونۇشتۇرۇلغان ئۇيغۇر تارىخى ۋە مەدەنىيىتىگە دائىر بىلىملەر ئۇيغۇر خەلقىنىڭ مىڭ يىللىق تارىخىنىڭ بىر پارچىسى سۈپىتىدە بالىلارنىڭ ئېسىدە مەڭگۈلۈك خاتىرە بولۇپ قالدى. مەزكۇر پائالىيەتكە قاتناشقان ئۇيغۇر ياشلارنىڭ سامىرا ۋە لەيلا زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، بۇ قېتىملىق پائالىيەتنىڭ تولىمۇ ئەھمىيەتلىك بولغانلىقىنى، بۇنىڭدىن كېيىن بۇ خىلدىكى پائالىيەتلەرنى تېخىمۇ كۆپرەك ئۇيۇشتۇرۇش كېرەكلىكىنى بىلدۈرۈشتى. مەنگە مۇراسىم ياخشى، پايدىلىق بولدى. تارىخىي جايلاردا بولدۇق، ياخشى ئۆتتى. بىز ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخى بويىچە بىلىم ئالدۇق. بىز ئۈچۈن پايدىلىق بولدى. شۇنداق مۇراسىملار كۆپرەك ئۆتۈشنى خالايمىز. رەھمەت سىلەرگە. توقماق شەھىرى قىرغىزىستان پايتەختى بىشكېك ئەتراپىغا جايلاشقان كىچىك بىر شەھەردۇر. رەسمىي مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا، ئۇيغۇرلارنىڭ مەزكۇر شەھەردىكى نوپۇسى بەشىنچى ئورۇننى ئىگىلەيدىكەن. ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى نەشر قىلىنغان قىرغىزىستان ئۇيغۇرلىرى ناملىق كىتابتا تونۇشتۇرۇلۇشىچە، بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمە ئالتىنچى يىلى سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى تەركىبىدىكى سوۋېت قىرغىزىستاندا سەككىز مىڭ ئۈچ يۈز نەپەر ئۇيغۇر ئاھالىسى بار بولغان. ھالبۇكى، بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇزىنچى يىللارنىڭ ئاخىرىدا ستالىننىڭ پۈتۈن سوۋېت ئىتتىپاقى بويىچە ئېلىپ بارغان چوڭ تازىلاش ۋە قىزىل تېررورلۇق مەزگىلىدە قىرغىزىستاندا ئىككى مىڭ ئەتراپىدا ئۇيغۇر تۇتقۇن قىلىنىپ ئۆلتۈرۈلگەنلىكى مەلۇم. شۇ يىللاردا قىرغىزىستاندىكى كۆپلىگەن ئۇيغۇرلار ستالىننىڭ مەجبۇرىي كولخوزلاشتۇرۇش ۋە قاتتىق باستۇرۇش سىياسىتى، شۇنداقلا شورالار ئىتتىپاقىنىڭ قاپلىغان ئاچارچىلىق سەۋەبىدىن چېگرا ئاتلاپ ئۆزلىرىنىڭ تارىخىي ۋەتىنى شەرقىي تۈركىستانغا كۆچۈپ كەتكەن. قاپقالغان بىر قىسىم ئۇيغۇرلار ئۆزلىرىنى ئۆزبېك ياكى قىرغىز دەپ. تىزىملىتىشكە مەجبۇر بولغان. سوۋېت خىتاي مۇناسىۋىتى بۇزۇلغان بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىشىنچى يىللىرىنىڭ باشلىرىدىكى زور كۆچتە سوۋېت ئىتتىپاقىغا قېچىپ چىققان خېلى كۆپ ساندىكى ئۇيغۇرلار قىرغىزىستاننىڭ چۇي ۋىلايىتىدا ئولتۇرلاشقان. بۈگۈنكى رەسمىي مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا قىرغىزىستاندا ھازىر ئاتمىش مىڭدىن ئارتۇق ئۇيغۇر ئاھالىسى ياشىماقتا. خەلق ئىچىدىكى قاراشلار ۋە تەخمىنلەرگە قارىغاندا قىرغىزىستاندىكى ئۇيغۇرلارنىڭ سانى ئەمەلىيەتتە ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ. ئىكەن. قىرغىزىستان ئۇيغۇرلىرى ئۆزلىرىنىڭ مىللىي كىملىكى، ئۆرپ-ئادەتلىرى، مەدەنىيىتى ۋە تىلىنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن ھەر ساھەدە تىرىشچانلىق كۆرسەتمەكتە. فىرۇزە تەييارلىدى. يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى.